اي ايمان وارؤ! جڏهن اوهين الله جي واٽ ۾ جهاد لاء مسافري ڪريو، تڏهن پوري طرح جاچيو ۽ جيڪو اوهان کي سلام ڪري، تنهن کي اوهين دنيا جي حياتيء جو سامان طلبيندڙ ٿي نه چئو ته تون مؤمن نه آهين. ڇو ته الله وٽ گهڻيون غنيمتون آهن، اڳ اوهين به اهڙا هيؤ، پوء الله اوهان تي احسان ڪيو، پوء اوهين پوري طرح جاچو، ڇو ته جيڪي ڪندا آهيو، تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي.